ຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ປ່ຽນແປງໄປລະຫວ່າງສອງອະດີດສັດຕູໃນສະໄໝສົງຄາມ ໃນຂະນະສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະ ອະດີດຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ John McCain ແມ່ນຮູ້ເລື່ອງດີ ທ່ານເປັນນັກບິນກ ອງທັບເຮືອລະຫວ່າງສົງຄາມຫວຽດນາມ ເຮືອບິນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍິງຕົກ ແລະ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາ 5 ປີເຄິ່ງໃນນາມຊະເລີຍເສິກຢູ່ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ມັນເປັນການຄືນດີລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປະຊາຊົນ ເບິ່ງດູ ມີສ່ວນບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ທຳຮ້າຍຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນ ຄຸກ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະບໍ່ເຫັນໜ້າກັນອີກ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າປະຊາຊົນຫວຽດນາມເປັນຄົນດີ ແລະ ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ ແລະ ເຮົາຕ້ອງການເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍ ຕ້ອງການເຮົາ ທ່ານ McCain ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດທາງດ້ານທະຫານໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມຕື່ມຂຶ້ນ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບການຮຸກຮານຂອງຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແຕ່ທ່ານເຊື່ອວ່າການຍົກເລີ ກການຫ້າມຂາຍອາວຸດນັ້ນ ຕ້ອງເປັນເງື່ອນໄຂພົວພັນກັບການປັບປຸງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຮ່າໂນ້ຍ ຫວຽດນາມໄດ້ກົດດັນໃຫ້ຍົກເລີກການຫ້າມຂາຍອາວຸດໂດຍທັງໝົດ

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຫວຽດນາມ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງໄປໃນທາງບວກເປັນພິເສດ ຢູ່ໃນລາຍການປະຊຸມສຳຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ກໍຈະແມ່ນເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ກາ ນຄ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທຸກໆສາຍຕາຈະຈ້ອງໃສ່ວ່າ ສະຫະລັດຈະຍົກເລີກນະໂຍບາຍການຫ້າມຂາຍອາວຸດຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ລະຫວ່າງການເດີນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼືບໍ່ ທ່ານ Harding ກ່າວວ່າ ສົງຄາມຫວ ຽດນາມ

ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະພວກຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄປໃນທາງບວກຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອຕໍ່ສະຫະລັດ ໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ປະທານາທິບໍດີຍັງຈະໄປຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ ອະດີດສັດຕູໃນປາງສົງຄາ ມອີກປະເທດໜຶ່ງ ແລະ ມີທ່າທາງວ່າຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງອຳນາດໃນການຄືນດີກັນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຄວາມສຳພັນຢູ່ໃນສອງປະເທດ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA